ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ສັບປະດາເນດັອກ ເປັນເຫດການອັນມີຄວາມສຳຄັນອັນໜຶ່ງຂອງປະຕິທິນອົດສະຕຣາເລຍ ອົດສະຕຣາເລຍສະເຫຼີມສະຫຼອງສັບປະດາເນດັອກໃນທຸກໆເດື ອນກໍລະກະດາ ເພື່ອຮັບຮູ້ປະຫວັດສາດ ວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມສຳເລັດຂອງຄົນອາບໍຣິຈິໂນ ແລະ ຊາວເກາະ Torres Strait ຄຳຂວັນຂອງເນດັອກຂອງປີ 2021 ແມ່ນ Heal Country ປົວແປງປະເທດຊາດ Settlement Guide ນີ້ ສຳຫຼວດເບິ່ງວ່າເຮົາຈ ະສາມາດຢ້ຽມຢາມ ແລະ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນຂອງຄົນອາບໍຣິຈິໂນ ທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັນກັບບ້ານເມືອງນະຄອນຂອງພວກເຮົາ ເນດັອກ ເປັນອັກສອນທີ່ຫຍໍ້ມາຈາກ National Aboriginal and Islander Day Observance Committee ເນດັອກ ເກີດມາຈາກວັນໄວ້ອາໄລ ກ່ອນທີ່ມັນຈະປ່ຽນແປງມາເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງເປັນເວລາໜຶ່ງສັບປະດາ ຄົນອາບໍຣິຈິໂນ ແລະ ຊາວເກາະ Torres Strait

ສັບປະດາເນດັອກ 2021 ຖືກສະເຫຼີມສະຫຼອງຈາກແຕ່ວັນທີ 4 ຮອດວັນທີ 11 ກໍລະກະດາ ໃນປີນີ້ 2021 ຄຳຂວັນແມ່ນ Heal Country ປົວແປງປະເທດຊາດ ທີ່ຮຽກໃຫ້ມີການປົກປ້ອງຢ່າງກວ້າງຂວາງຕື່ມ ແວດລ້ອມ ແລະ ສະຖານທີ່ອັນ ສຳຄັນທີ່ກ່ຽວພັນກັບມໍລະດົກວັດທະນະທຳຂອງ Traditional Owners ຄົນທີ່ມີສິດໃນການຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບດິນດອນຕອນຫຍ້າ

ໂດຍນີ້ບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບຄົນອາບໍຣິຈິໂນ ແລະ ຊາວເກາະ Torres Strait ນີ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງກັບທຸກໆຄົນທີ່ຮຽກແຫ່ງນີ້ວ່າ Home ທີ່ຢູ່ກິນ Heal Country ແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບແຜ່ນດິນ ແລະ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ສຳລັບສິ່ງທີ່ພົວພັນກັບແຜ່ນດິນ ທຸກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ຈິດວິນຍານ ເອກະລັກ ປະຫວັດ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖື ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ວິທີການ ການຄວບຄຸມ

ໃສ່ຄົນທີ່ຈະໄປຍັງສະຖານທີ່ອັນສຳຄັນ ທ່ານ Wally Bell ເປັນຄົນຂອງເຜົ່າກັນນາໂວ ທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອອະນຸຮັກ ແລະ ປົກປ້ອງມໍລະດົກດ້ານວັດທະນະທຳຂອງຂົງເຂດແຄນເບີຣາ ໃນທ່ານເປັນຄົນຮັກສາພື້ນເມືອງ Traditional Custodian ທ່ານ So me being a Ngunnawal man, I'm not allowed to enter into

ນີ້ເປັນຈຸດທີ່ມີສະຖານທີ່ຕ່າງໆຂອງຄົນອາບໍຣິຈິນອລຫຼາຍທີ່ສຸດ ທີ່ຮູ້ວ່າມີຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໃນແຫ່ງນີ້ ເຮົາສາມາດໄປເດີນຍ່າງທີ່ Aboriginal Heritage Walk ເພື່ອຊົມເບິ່ງໂງ່ນຫີນ ການຄວັດຕ່າງໆ ທີ່ຖືກກະທຳໄວ້ໂດ ຍ Traditional Owner ຂອງແຜ່ນດິນ ຄືເຈົ້າຂອງເດີມຂອງແຜ່ນດິນ ວ່າເຖາະເນາະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ກໍມີຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງນະຄອນຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ King Park ໃນກຸງ Perth Western Australia ເປັນເຂດອັນສຳຄັນໃນດ້ານພິທີກາ ນ ແລະ ວັດທະນະທຳ ທີ່ມີບ່ອນເດີນຍ່າງ Boodja Gnarning Walk ທາງຍ່າງນີ້ແຍກເຂົ້າສູ່ທາງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກບົດບາດຄົນພື້ນເມືອງອັນແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຄວາມຮູ້ ທ່ານ Bell ກໍເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ໃນ Melbourne ແອັບໃໝ່ທາງໂ ທລະສັບມືຖື ແມ່ນກ່ຽວກັບການໃຫ້ການປະສົບການເສີມອັນແທ້ຈິງ ໂດຍໃຊ້ແອັບທີ່ຮຽກວ່າ Yalinguth App ແມ່ນເອົາເຮົາເຂົ້າໃສ່ກັບປະຫວັດສາດຂອງຄົນອາບໍຣິຈິນອລ Fitzroy ໂດຍການໃຊ້ລະບົບສຽງ ຈຸດທີ່ຕັ້ງດ້ານພູມີສາ ດ ແລະ headphones ເຮົາຈະຖືກນຳພາໄປຕາມຖະໜົນຫົນທາງ Gertrude Street ອັນມີຊື່ສຽງຂອງນະຄອນ Melbourne ລັດ Victoria Bobby Nicholls ເປັນຊາຍຄົນໜຶ່ງຂອງເຜົ່າ ຢອກຕາຢອກຕາ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະທີ່ເຮັດວຽກກັບແອັບນັ້ນ ຊີ້ແຈງອະທິບາຍ ວ່າ

ຄຳຂວັນ NAIDOC Week ຂອງປີນີ້ເປັນອັນບອກເຕືອນວ່າ ການດູແລແຜ່ນດິນ ແລະ ມໍລະດົກວັດທະນະທຳຂອງຄົນອາບໍຣິຈິໂນ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນອົດສະຕຣາເລຍທຸກໆຄົນ ຊັບພະຍາກອນອອນລາຍກໍມີໄວ້ບໍລິ ການແລ້ວ ເພື່ອຊອກເບິ່ງທາງຍ່າງ Walking Trails ໃຜເປັນ Traditional Owner ຂອງຂົງເຂດຕ່າງໆ ແລະ ວິທີການຂອງປະຕິທິນຄົນພື້ນເມືອງ ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບແວດລ້ອມ CSIRO ກໍເຂົ້າຮ່ວມຄະນະພາສາຄົນພື້ນເມືອງ ທີ່ມາຈາກລັດ Northern Territory ແລະ Western Australia ເພື່ອປົກປ້ອງປະຕິທິນຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ຊີ້ແຈງໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ອັນມາກມາຍຂອງຄົນພື້ນເມືອງ ທີ່ມີກ່ຽວກັບແວດລ້ອມ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກດາວໂຫຼດເອົາຈາກເວັບໄຊຂອງ CSIRO Bobby Nichols ກໍເ ວົ້າວ່າ We have a great

ແລະ ມໍລະດົກດ້ານວັດທະນະທຳຂອງຄົນ First Nation People
ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂຫວດແຮງໄດ້ ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ